ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ມອບຫຼຽນໄຊກຽດຕິຍົດສູງສຸດຂອງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 13 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສ່ຽງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊປົກປ້ ອງຄວາມປອດໄພແກ່ສາທາລະນະຊົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຊາຣາຕິກາ ໂຮກ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ
ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດ 13 ຄົນ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໃນວັນຈັນອາທິດແລ້ວນີ້ ແມ່ນໄດ້ເອົາໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປປ້ອງກັນອັນຕະລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຊີວິດຄົນອື່ນໆ If it had not been for their bravery we likely would have lost a lot of people mothers fathers sons daughters ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ແມ່ນຄວາມກ້າຫານຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວນັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ມີທ່າທາງວ່າອາດຈະສູນເສຍຊີວິດຂອງຫຼາຍຄົນ ຜູ້ເປັນແມ່ ພໍ່ ລູກຊາຍ ລູກສາວ ເພື່ອນຝູງ ແລ ະ ຄົນຮັກທັງຫຼາຍ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີຕ້ອງການເຂົາເຈົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ວ່າບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນເກີນໄປກວ່າໜ້າທີ່ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ນະຄອນຟີລາເດລເຟຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ເວລາລາວໄດ້ເຂົ້າໄປຮ້ານຫຼິ້ນວີດີໂອເກມ ແລະ ປະເຊີນໜ້າກັບຜູ້ຮ້າຍສອງຄົນ ກຳລັງປຸ້ນຈີ້ຢູ່ນັ້ນ ຕຳຫຼວດຄົນນີ້ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊຫຼັງຈາກທີ່ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ They stood up to dangerous individuals brandishing assault rifles, handguns, and knives. One officer sustained ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢືນຂຶ້ນຮັບມືກັບບັນດາສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໂຈມຕີດ້ວຍປືນຍາວ ປືນສັ້ນ ແລະ ມີດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອ ນຖືກແທງຫຼາຍເທື່ອ ໃນຂະນະທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຜູ້ຮ້າຍ ຕຳຫຼວດອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບການຖືກໄຟໄໝ້ຢູ່ແຂນ ແລະ ໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ດຶງເອົາຄົນຂັບລົດທີ່ບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕອອກຈາກລົດທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ຢູ່ຖະໜົນຫຼວງ ປະທານາທິ ບໍດີກ່າວວ່າ ການອຸທິດຕົນເສຍສະຫຼະຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການຮູ້ສະເໝີໄປ Not everyone will wear the medal that we give today, but every day so many of our public safety officers ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາກ່າວວ່າ ບໍ່ ແມ່ນທຸກຄົນຈະໄດ້ໃສ່ຫຼຽນທີ່ພວກເຮົາມອບໃຫ້ໃນມື້ນີ້ ແຕ່ວ່າທຸກໆມື້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼາຍຄົນໄດ້ພາກັນໃສ່ເຄື່ອງໝາຍກຽດຕິຍົດ ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານນາງ Loretta Lynch ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ບັນດ າຜູ້ໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດຈຳນວນໜຶ່ງແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່

ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທຸກໆຄົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບໄຟ ຕຳຫຼວດລັດຖະບານກາງ ຕຳຫຼວດປະຈຳເມືອງ ແລະບັນດານາຍແພດສຸກເສີນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດງານຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ເພື່ອໃຫ້ສົມກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແລະຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ຫຼຽນໄຊຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນມາໂດຍປະທານາທິບໍດີ ບິລ ຄລິນຕັນ ໃນປີ 2000 ເພື່ອໃຫ້ກຽດແກ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເຈົ້າໜ້ າທີ່ດັບໄຟ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບມືເຫດສຸກເສີນຈຸທຳອິດອື່ນໆ ໃນຄວາມອົງອາດກ້າຫານທີ່ດີເລີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA